ນາງ ຮາເລ ຈູ ແລະນ້ອງຊາຍຂອງລາວ ໄດ້ຊື້ເຄື່ອງຫຼິ້ນນີ້ ບໍ່ພໍເທົ່າໃດນາທີທີ່ຜ່ານມານີ້ ນາງ ໂຣແຊນ ຈູ ຜູ້ເປັນແມ່ກ່າວວ່າ ບໍ່ມີປຶ້ມອ່ານໃຫ້ຄຳແນະນຳ ບອກໃຫ້ຮູ້ວິທີຫຼິ້ນ ແຕ່ເຂົາເຈົ້າພາກັນເລີ່ມຫຼິ້ນໄປໂລດ ເຂົ າເຈົ້າພາກັນທົດລອງເຄື່ອງຫຼິ້ນລຸ້ນຫຼ້າສຸດຂອງບໍລິສັດ Osmo ທີ່ໃຊ້ລະຫັດ ມັນສອນໃຫ້ພວກເດັກນ້ອຍທີ່ມີອາຍຸນ້ອຍເຖິງ 5 ປີ ໃຫ້ຮູ້ຈັກເຖິງພື້ນຖານຄວາມຄິດ ກ່ຽວກັບລະຫັດ ນີ້ຮວມທັງການບັນຊາການໃນວິທີທາງ ທີ່ມີເຫດຜົນກັບເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ເປັນກ້ອນເຫຼົ່ານີ້ ເພື່ອໃຫ້ໂຕສັດຢູ່ໃນ iPad ນັ້ນຮູ້ວ່າຈະເຮັດຢ່າງໃດ What's important is what's your idea what's your thought process coding you can think of it ທ່ານ ປຣາໂມດ ຊາມາ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Osmo ກ່າວວ່າ ສິ່ງສຳຄັນກໍຄືແນວຄິດຂອງທ່ານນັ້ ນແມ່ນຫຍັງ ທ່ານຄິດຢ່າງໃດ ການໃຊ້ພາສາທີ່ເປັນລະຫັດໃຫ້ນ້ອຍລົງ ລະຫັດ ທ່ານສາມາດຄິດເຖິງການສື່ສານລະຫວ່າງເຄື່ອງຈັກແລະໂຕທ່ານເອງ It's good because it introduces it to them in a very friendly way where ນາງ ໂຣແຊນ ກ່າວວ່າ ມັນດີ ເພ າະວ່າມັນແນະນຳໃຫ້ເຂົາເຈົ້າໃນວິທີທາງທີ່ເປັນເພື່ອນມິດ ເພື່ອໃຫ້ເຂົາເຈົ້າສາມາດທົດລອງແລະຫຼິ້ນ ແລະກໍບໍ່ມີຄວາມຢ້ານກົວ ຜູ້ຮ່ວມກໍ່ຕັ້ງບໍລິສັດ Osmo ທ່ານ ປຣາໂມດ ຊາມາ ກ່າວວ່າ ການບໍ່ຢ້ານທີ່ຈະທົດລ ອງ ຍັງເປັນຄວາມຈິງຂອງວັດທະນະທຳໃນການລິເລີ່ມຢູ່ໃນເຂດຊິລິຄອນວາເລ How do we become creative with the, with the few resources to innovate? ທ່ານ ຊາມາ ກ່າວວ່າ ພວກເຮົາກາຍມາເປັນຜູ້ອອກແບບໃນການປະດິດຄິດສ້າງ ໂດຍມີຊັບພະຍາກອນພຽງເລັກນ້ອຍໄດ້ແນວໃດ ນັ້ນເປັນສິ່ງທ້າທາຍ ສິ່ງທີ່ເຮັດໃຫ້ມີຄວາມມ່ວນຊື່ນກໍແມ່ນທ່ານເອງທີ່ມີເສ ລີພາບຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ທ່ານສາມາດເຮັດໄດ້ເກືອບວ່າທຸກຢ່າງ ທ່ານ ຊາມາ ກ່າວວ່າ ເຄື່ອງຫຼິ້ນທີ່ມີລະຫັດຂອງບໍລິສັດ Osmo ຈະເປັນທີ່ດຶງດູດຢູ່ໃນທົ່ວໂລກ ເພາະວ່າການຮຽນຮູ້ໃນການສື່ສານກັບຄອມພິວເຕີ ແມ່ ນຢູ່ເໜືອຄວາມແຕກຕ່າງທາງດ້ານພາສາ ແລະວັດທະນະທຳ ເພາະສະນັ້ນ ທ່ານ ຊາມາ ຈຶ່ງກ່າວວ່າ ບໍລິສັດຂອງທ່ານປະກອບໄປດ້ວຍຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກທົ່ວໂລກ It always striving to get diversity from a cultural background because the product we are building is ທ່ານ ຊາມາ ກ່າວວ່ າ ພວກເຮົາຊອກສະແຫວງຫາຜູ້ຄົນທີ່ມີພື້ນຖານແຕກຕ່າງໃນດ້ານວັດທະນະທຳຢູ່ເລື້ອຍໆ ເພາະວ່າຜະລິດຕະພັນທີ່ພວກເຮົາສ້າງແມ່ນສຳລັບເດັກນ້ອຍ ແລະເຂົາເຈົ້າຢູ່ທຸກຫົນແຫ່ງ ທີ່ພະຍາຍາມຮຽນຮູ້ ແ ຕ່ວ່າ ຄວາມຫຼາກຫຼາຍແມ່ນນອກເໜືອໄປກວ່າບໍລິສັດແລະຜະລິດຕະພັນຂອງທ່ານ ຊາມາ ມັນເປັນການສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນຂອງເຂດຊິລິຄອນວາເລ ບ່ອນທີ່ພາສາຂອງຄອມພິວເຕີແລະນັກເທັກໂນໂລຈີ ເຊື່ອມ ໂຍງຜູ້ຄົນທີ່ມາຈາກປະເພນີແຕກຕ່າງກັນ ທີ່ເຮັດວຽກຢູ່ທີ່ນີ້ໃຫ້ເຂົ້າຫາກັນ My experience has been it matters a lot more on what your ideas are what your thought process is than how you ທ່ານ ຊາມາ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າຄິດວ່າ ປະສົບປະການຂອງຂ້າພະເຈົ້າເປັນເລື່ອງທີ່ສຳຄັນ ຫຼາຍ ກ່ອນສິ່ງທີ່ທ່ານຄິດ ແລະຂັ້ນຕອນໃນການຄິດຂອງທ່ານເປັນຢ່າງໃດ ແທນທີ່ຈະແມ່ນວ່າທ່ານມີຮູບຮ່າງລັກສະນະແບບໃດ ພາສາຫຍັງທີ່ທ່ານປາກ ແລະທ່ານມີສຳນຽງແບບໃດ ການປະສົມລະຫວ່າງຄວ າມຫຼາກຫຼາຍທາງດ້ານວັດທະນະທຳແລະແນວຄິດ ພ້ອມທັງເສລີພາບການປະດິດຄິດສ້າງ ອາດເປັນເພາະວ່າ ເປັນຫຍັງພວກນັກວິຊາກອນ ແລະ ບັນດານັກວິທະຍາສາດຄອມພິວເຕີຈາກທົ່ວໂລກ ຈຶ່ງຖືກດຶງ ດູດໃຫ້ເຂົ້າມາຢູ່ໃນເຂດ Silicon Valley ກິ່ງສະຫວັນ ປະຖຳມະວົງ VOA